قوللىنىش ھېسابلىنىدىكەن ئۇيغۇر رايونىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايغىچە ھوقۇق تۇتقان چېن چۈەنگو ئۇيغۇرلار قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ باش ئىجراتچىسى دەپ ئەيىبلىنىپلا قالماي ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ۋەيران قىلىشتىمۇ ھالقىلىق رول ئوينىغان شەخس دەپ ئەيىبلىنىپ كەلگەن خىتاينىڭ ھۆكۈمەت نەشرىيات ئەپكارى بولغان تەڭرىتاغ تورى يېقىندا ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى بىر تەھرىرات ماقالىسىدە ئۇيغۇر رايونىدىن تېپىلغان تارىخىي يادىكارلىقلار بىر بىرلەپ ھەر مىللەت خەلقىنىڭ زىچ باغلانغان قانداشلىق بېغىغا شاھىتلىق قىلماقتا دەپ كۆرسىتىلگەن تەھرىرات ماقالىسىدە تەكىتلىنىشىچە رايوندىن تېپىلغان ھەر بىر مەدەنىيەت خەزىنىسى خىتاي مەدەنىيەت ئامبىرىدا پارلىماقتا خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ كەڭ ۋە بۈيۈكلۈكىنى دۇنياغا تونۇتماقتا ئىكەن ماقالىدە نىلقىنىڭ بۇلغۇنتاي جىلغىسىدىكى بۇنىڭدىن ئۈچ مىڭ بەش يۈز يىل بۇرۇنقى دەۋرگە ئائىت بىر قەدىمىي ئىزدىن تېپىلغان ياغاچ ھارۋا تۇرپان ياڭخېيدىن تېپىلغان ئۈزۈم تېلى ۋە يەر ئاستىغا كۆمۈلۈپ ياتقان قەدىمكى يادىكارلىقلار جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇزۇن تارىخى ۋە پارلاق مەدەنىيىتىنى ئىلگىرىلەپ تونۇتۇشقا ياردەم بېرىپ مەدەنىيەت ئىشەنچىسىنى ھەر بىر ئادەمنىڭ قەلبىدە چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن ماقالىدە يەنە مەزكۇر يادىكارلىقلارنىڭ بۇرۇنقى سۇلالىلەر دەۋرىدىكى مەركىزىي ھۆكۈمەتلەرنىڭ شىنجاڭنى ئۈنۈملۈك باشقۇرغانلىقىنى ئىسپاتلايدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن لېكىن چەت ئەل تەتقىقاتچىلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە تارىخىغا قايتا چۈشەنچە بېرىشى ئۇيغۇر كىملىكىنى قايتا لايىھىلەش پىلانىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن.
خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ئورگىنى بولغان خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقى سەككىزىنچى يانۋار يەنى دۈشەنبە كۈنى خىتايدىكى بىر چەت ئەل مەسلىھەتچىلىك شىركىتى مەسئۇلىنىڭ ئەنگلىيە ھەربىي ئىستىخبارات ئالتىنچى باشقارمىسى ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلغانلىقى سەۋەبىدىن قولغا ئېلىنغانلىقىنى ئېلان قىلغان فرانسىيە ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقى ئۈندىدار ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرىدا ئەنگلىيە ھەربىي ئىستىخبارات ئالتىنچى باشقارمىسى چەت ئەل تەۋەلىكىدىكى خۇاڭ فامىلىلىك كىشى ئارقىلىق ئىستىخبارات ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى قۇرغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن خىتاينىڭ ئەنگلىيە جاسۇسى دەپ ئەيىبلىگەن بۇ كىشىنى خىتاي جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى رەسمىي يولغا قويۇلۇپ خىتاي پۇقرالىرىغا قارىتا چەت ئەل جاسۇسلىرىنى پاش قىلىش ھەرىكىتى قوزغىغان بىر ۋاقىتتا قولغا ئېلىشى دىققەت قوزغىماقتا خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقى ئىلگىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى تەكشۈرۈشكە قاتناشقان بەزى چەت ئەل مۇپەتتىش شىركەتلىرىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق ئىشخانىلىرىنىمۇ جاسۇسلۇق گۇمانى بىلەن ئاختۇرغانلىقى ۋە ئىشخانا خىزمەتچىلىرىنى تۇتقۇن قىلىپ سوراققا تارتقانلىقى مەلۇم بۇ ئەھۋال شىركەتلەرنىڭ ئەزەلدىن قىيىن بولغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى تەكشۈرۈش خىزمىتىنى تېخىمۇ قىيىنلاشتۇرۇپ خىتايدا تۇرۇشلۇق چەت ئەل شىركەتلىرىدىكى خىزمەتچىلەرنىڭ ھەر ۋاقىت جاسۇسلۇق گۇمانى بىلەن ئەيىبلىنىپ قولغا ئېلىنىش ئەندىشىسىنى كۈچەيتىۋەتكەن ئىدى خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقى ئۈندىداردىكى ئۇچۇرىدا خۇاڭ فامىلىلىكنىڭ بۇيرۇققا بىنائەن جامائەتكە ئاشكارا سالاھىيىتىنى قالقان قىلىپ خىتايغا بىر قانچە قېتىم كىرگەنلىكى ۋە ئەنگلىيە ئۈچۈن خىتايغا ئائىت ئىستىخبارات ئۇچۇرلىرىنى توپلىغانلىقى شۇنىڭدەك ھەربىي ئىستىخبارات ئالتىنچى باشقارمىسى ئۈچۈن ئادەم قوبۇل قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ قەيت قىلىشىچە خۇاڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون يەتتە پارچە ئۇچۇرنى ئەنگلىيە ھەربىي ئىستىخبارات ئالتىنچى باشقارمىسىغا يەتكۈزگەن ئىكەن خىتاي مەزكۇر ئەنگلىيە جاسۇسىنى قولغا ئالغانلىقىنى ئېلان قىلىشتىن ئاۋال ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى كىشىلەرنى خىتاينىڭ ئەنگلىيەدىكى جاسۇسلۇق پائالىيەتلىرىدىن ھوشيار بولۇشقا ئاگاھلاندۇرغان ئەنگلىيە پارلامېنتىنىڭ بىر تەتقىقاتچىسى ئۆتكەن يىلى خىتايغا جاسۇسلۇق قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ قولغا ئېلىنغان ئىدى ئامېرىكىدىكى مەنبە ژۇرنىلى تورىنىڭ بەشىنچى يانۋار بەرگەن بىر خەۋىرىدە ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئالتىنچى ئايدىن بۇيان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق قىممىتى قىرىق ئالتە مىليون دوللاردىن ئارتۇق كىيىم كېچەك ئاياغ كىيىمى ۋە توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتىنىڭ تۇتۇپ قېلىنغانلىقى بىلدۈرۈلدى مەزكۇر تور ژۇرنىلىنىڭ ئېيتىشىچە بۇ ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى تەرىپىدىن ئۆتكەن يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا ئېلان قىلىنغان ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتكەن خەۋەردە چېگرادا تۇتۇپ قېلىنغان قىرىق ئالتە مىليون دوللاردىن ئارتۇق كىيىم كېچەك ئاياغ كىيىم ۋە توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتىنىڭ بىر مىڭ توقسەندىن ئارتۇق يوللانما ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن مەنبە ژۇرنىلىنىڭ تورىدا دېيىلىشىچە تۇتۇپ قېلىنغان ماللاردىن قىممىتى ئون ئۈچ مىليون دوللارلىق بەش يۈز ئەللىك يەتتىدىن ئارتۇق يوللانمىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى رەت قىلىنغان قىممىتى يىگىرمە يەتتە مىليون دوللارلىق ئۈچ يۈز قىرىق يوللانما قويۇۋېتىلگەن قىممىتى ئالتە مىليون دوللارلىق بىر يۈز سەكسەن يوللانما ھازىرمۇ تۇتۇپ تۇرۇلماقتا ئىكەن خەۋەردە ئامېرىكا تاموژنا ئىدارىسى ھازىرغىچە تەكشۈرگەن يوللانمىلارنىڭ ئون يەتتە پىرسەنتىنى مودا بۇيۇملىرىنىڭ تەشكىل قىلىدىغانلىقى مودا بۇيۇملىرىنىڭ ئېلېكترونلۇق مەھسۇلاتلاردىن قالسا ئەڭ كۆپ مىقدارنى ئىگىلەيدىغانلىقى قەيت قىلىنغان خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە نۆۋەتتە ئېلېكترونلۇق مەھسۇلاتلاردىن ئىككى مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز يوللانما ئامېرىكا پورتلىرىدا توختىتىپ قويۇلغانىكەن خەۋەردە يەنە مودا بۇيۇمى ۋە ئېلېكترونلۇق مەھسۇلاتلاردىن قالسا سانائەت ۋە ئىشلەپچىقىرىش مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۈچىنچى ئورۇندا تۇرىدىغانلىقى نۆۋەتتە بۇ خىل مەھسۇلاتلاردىن بىر مىڭ سەكسەن يوللانمىنىڭ تۇتۇپ قېلىنغانلىقى بىلدۈرۈلگەن مەنبە ژۇرنىلىنىڭ ئېيتىشىچە بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى خىتاي بىلەن ۋيېتنامدىن كەلگەنىكەن نۆۋەتتە بايدىن ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشقا باشلىغان بىر يېرىم يىلدەك ۋاقىتتىن بېرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا ھەمكارلىشىپ جازالانغان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ سانى ئوتتۇزغا يېتىپ بارغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا ئۇيغۇر ئىختىساس ئىگىلىرىنى تازىلاپ تۈرمە لاگېرلارغا قامىغان خىتاي دائىرىلىرى نۆۋەتتە خىتايدىكى پېنسىيىگە چىققان پېشقەدەم ئىختىساس ئىگىلىرىنى ئۇيغۇر ئېلىغا جەلپ قىلىشنىڭ پىلانىنى تۈزۈپ رەسمىي ئىجرا قىلىشقا باشلىغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە قىران ئىختىساس ئىگىلىرى پىلانى دەپ نام بېرىلگەن بۇ پىلان شىنجاڭنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى مۇنەۋۋەر پەن تېخنىكا پېنسىيونېرلىرىنى تېخىمۇ جەلپ قىلىش سەپەرۋەرلىكى قىلىپ شىنجاڭنىڭ پەن تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىشلىرىغا قاتناشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن

سودا سانائەت مائارىپ مېدىتسىنا كانچىلىق لايىھىلەش ئەدەبىيات سەنئەت ئىجتىمائىي پەن تەتقىقات ساھەلىرىدىكى مىڭلىغان ئۇيغۇر ئىختىساس ئىگىلىرى تۇتقۇن قىلىنىپ ئۇلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ ھازىرغىچە ھېچقانداق ئىز دېرىگى بولمىغان ۋاقىتتا ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ۋە ئىجرا قىلىنىشى دىققەت قوزغىماقتا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلىنىپ ھازىرغىچە داۋاملىشىۋاتقان بۇ تۇتقۇن ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئىختىساس ئىگىلىرى ساھەسىدە زور بوشلۇق شەكىللەندۈرگەنىكەن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە قىران ئىختىساس ئىگىلىرى پىلانىنىڭ نېفىت تەبىئىي گاز ئىشلەپچىقىرىشى پىششىقلاپ ئىشلەش كۆمۈرچىلىك ئېلېكتر ۋە خىمىيە سانائىتى يېشىل كانچىلىق ئاشلىق پاختا توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك يېشىل ئورگانىك باغۋەنچىلىك كۆكتاتچىلىق قاتارلىق ئىستراتېگىيىلىك يېڭى گۈللىنىۋاتقان ئىشلەپچىقىرىش ساھەلىرىنى شۇنىڭدەك ئەلا سۈپەتلىك چارۋا مەھسۇلاتى يېڭى ئېنېرگىيە يېڭى ماتېرىياللار ساغلاملىق ئېكولوگىيىلىك مۇھىت سۇ بايلىقى بىخەتەرلىكى ئۆزەك ئىشلەپچىقىرىشى قاتارلىق ساھەلەرنى ئاساسلىق تاللاش نىشانى قىلىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن.
ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۆتكەن يىلى توققۇزىنچى ئايدىن باشلاپ ئەرزان باھالىق خىتاي توكلۇق ئاپتوموبىللىرىنىڭ ياۋروپادا تۆكمە قىلىپ سېتىلىشىغا قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىدىن كېيىن خىتايمۇ ياۋروپانىڭ ئالىي دەرىجىلىك ھاراق مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغان بولغان بايلىق ژۇرنىلىنىڭ سەككىزىنچى يانۋار ئېلان قىلغان خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە خىتاينىڭ بۇ قارارى بى ۋاي دىغا ئوخشاش دۆلەت ئىگىلىكىدىكى داڭلىق خىتاي توكلۇق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى تۆكمە قىلىپ سېتىلىشىغا خاتىمە بەرمەكچى بولۇۋاتقان ياۋروپا ئىتتىپاقىغا قارىتا يۈرگۈزگەن ئۆچ ئېلىش تەدبىرى ئىكەن خەۋەردە شى جىنپىڭنىڭ بۇ رىقابەتتە كونياك قاتارلىق داڭلىق ياۋروپا ھاراق مەھسۇلاتلىرىنى نىشانغا ئېلىشىنىڭ ياۋروپا خىتاي سودا ماجىراسىنى جىددىيلەشتۈرگەنلىكى قەيت قىلىنماقتا مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە دۆلەت ئىگىلىكىدىكى خىتاي BYD توكلۇق ئاپتوموبىل شىركىتىنىڭ ئەرزان باھالىق مەھسۇلاتلىرى سېتىلىش جەھەتتە ئامېرىكا توكلۇق ئاپتوموبىل شىركىتى تېسلانى بېسىپ چۈشكەن ئامېرىكىدىكى توكلۇق ئاپتوموبىل بازىرى ئانالىزچىلىرى بايلىق ژۇرنىلىغا نۆۋەتتە ھېچكىمنىڭ باھادا BYD بىلەن رىقابەتلىشەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتايدىن قالسا ئىككىنچى چوڭ توكلۇق ئاپتوموبىل بازىرى بولۇپ ئۆتكەن يىلى ئون بىرىنچى ئايغىچە بىر مىليون تۆت يۈز مىڭ ئاپتوموبىل سېتىلغان خەۋەرلەردە ۋالكىسۋاگېنغا ئوخشاش داڭلىق گېرمانىيە ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭمۇ باھادا خىتاي بىلەن رىقابەتلىشەلمەيدىغانلىقىدىن شىكايەت قىلغانلىقى قەيت قىلىنماقتا خەۋەرلەردە بىلدۈرۈشىچە خىتاي توكلۇق ئاپتوموبىللىرىنىڭ رىقابەتتە ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىشىدە ئۇنىڭ ئاپتوموبىل باتارېيىلىرىنى ئىنتايىن ئەرزان باھادا ئىشلەپچىقىرىشى ھالقىلىق رول ئوينىماقتا ئىكەن ھالبۇكى چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا توكلۇق ئاپتوموبىل باتارېيىسىنىڭ مۇھىم ماتېرىيالى بولغان لىتىي مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشتا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى ئاگاھلاندۇرۇپ كەلگەن

نۆۋەتتە تۈركىيىدە ياشاۋاتقان نۇرئەلى نۇراخۇن ئۆتكەن ئايدا رادىيومىزغا مەھبۇس دادىسى ھەققىدە بەرگەن گۇۋاھلىق باياناتىدا يىگىرمە تۆت ياشلىق نەۋرە ئاكىسى ئەبۇزەر ئابباسنىڭمۇ بۇندىن تۆت ئاي بۇرۇن غۇلجا كېپەكيۈزىدىكى ئۆيىدىن تۇتۇپ كېتىلگەنلىكى ۋە تا ھازىرغىچە نەدىلىكى ۋە ئاقىۋىتى ھەققىدە خەۋەر يوقلىغىنى مەلۇم قىلغان ئىدى مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفون زىيارەتلىرىدە ئەبۇزەر ئابباسنىڭ ئون بىر يىل بۇرۇن مەھەللە مەسچىتىنىڭ مەدرىسىدە ھەپتىيەك ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلغانلىقى ۋە نۆۋەتتە غۇلجا ناھىيىسىنىڭ جېلىليۈزى قاماقخانىسىدا ئىكەنلىكى ئايدىڭلاشتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. تۈركىيەدىكى بىر ئاليۇمىن زاۋۇتىدا ئىنژېنېر بولۇپ خىزمەت قىلىۋاتقان نۇرئەلى نۇراخۇن ئۆتكەن ئايدا تۈرمىدىكى دادىسى ھەققىدە رادىيومىزغا بەرگەن گۇۋاھلىق باياناتىدا يىگىرمە تۆت ياشلىق نەۋرە ئاكىسى ئەبۇزەر ئابباسنىڭمۇ تۆت ئايدىن بېرى ئىز دېرىكى يوقلۇقىنى قىستۇرۇپ ئۆتكەن.
ئۈچ تۆت ئاي بۇرۇن ئاپامنىڭكى ھەدىسىنىڭ ئوغلىنى ئۇ مېنىڭ نەۋرە ئاكام بولىدۇ ئۇ بىزنىڭ مەلىمۇ شۇ كېپەكيۈزى ئارا مەھەللىدىن ئۇنىمۇ شۇ ئۈچ تۆت ئاي بۇرۇن ئەكىرىپ كېتىپتىكەن ھازىرغىچە خەۋەر يوق ھېچقانداق ئىز دېرىكى يوق دەيدۇ دېيىلىشىچە قۇرۇلۇش ماشىنىسى يەنى كران ھەيدەپ تىرىكچىلىك قىلىپ كېلىۋاتقان ئەبۇزەر ئابباس بۇندىن تۆت ئاي بۇرۇن نامەلۇم سەۋەب بىلەن يېرىم كېچىدە ئۆيدىن تۇتۇپ كېتىلگەن. ئىسمى ئەبۇزەر، دادىسىنىڭ ئىسمى ئابباس. مەن بىلەن بىر مەھەللىدە كېپەك يۈزى ئارمەھەللىدە. لېكىن مېنىڭ نەۋرە ئاكام ھېچ قانداق بىر ئۇرۇش تۇرۇش ئىشقا ئارىلاشمىغان. دادام ھېچ كىمنىڭ ئۇ يەرلەردىن تۇتۇلۇپ كەتمىگەن ئىدى. ئۆز ئالدىغا شۇ قۇرۇلۇش ماشىنىسى ھەيدەپ ئۆزىنىڭكى جېنىنى بېقىۋاتقان بىزدى.
نۇرئەلى نەۋرە ئاكىسىنىڭ نەدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى ۋە ئاقىۋىتى ھەققىدە ئۇرۇق تۇغقانلىرىدىنمۇ ۋە تونۇش بىلىشلىرىدىنمۇ ئۇچۇر ئالالمىغان. شۇ نەۋرە ئاكام بۇ يىل يىگىرمە تۆت ياشقا كىرگەن. بۇ تۇتۇپ كېتىش سەۋەبى يوق ھېسابتا. ئەمدى شۇ تۇتۇپ كېتىپلام ئۆيدىن ئاچىقىپ كېتىپ، نەچچە ئايغىچە ئىز دېرىكىنى قىلالماي ئۆيدىكىلىرىمۇ، پەيچۇسوغا بارسا، پەيچۇسودىكىلەر بىز بىلمەيمىزغۇ بۇ دەپ. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان غۇلجا شەھەر كېپەك يۈزى ساقچىخانا خادىمى يېقىنقى تۆت ئاي ئىچىدە كېپەك يۈزىنىڭ ئارمەھەللە كەنتىدىن تۇتقۇن قىلىنغان كىملەر بارلىقىنى سورىغىنىمىزدا ئەبۇزەر قاتارلىق تۆت كىشى بارلىقىنى ئاشكارىلىدى ئۆتكەن يىلى سىلى مۇشۇ كېپەك يۈزىنىڭ ئارمەھەللىدىن تۇتۇپ كەلگەن تۇتقۇن قىلغان قانچە بالا بار.
ئەسمىتۇللا مۇشۇ ئەبۇزەر دېگەن بالىلار بارتتى.
يەنىچۇ يەنە كىملەر ئېسىڭىزدە بار ئاشۇ ئارمەھەللىك بالىلىدىن.

كېپەك يۈزىدىكى ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان يەنە بىر ئالاقىدار خادىمنىڭ بايان قىلىشىچە، ئەبۇزەر ئاتالمىش قانۇنسىز دىنىي پائالىيەتلەرگە چېتىلىپ قالغانلىقى ئۈچۈن دائىرىلەردە دۆلەتنى پارچىلاشقا ئۇرۇنۇش گۇمانى پەيدا قىلغان. ئۇنىڭ بۇندىن ئون بىر يىل بۇرۇن، يەنى ئون ئۈچ ياش ۋاقتىدا مەھەللە ئىمامىدىن ھەپتىيەك ئۆگەنگەنلىكى قانۇنسىز دىنىي پائالىيەت دەپ قارالغان. ئۆتكەن يىلى ئاشكارىلانغان توققۇزاق ساقچى ئارخىپلىرىدا نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ، بۇنىڭدىن ئون-يىگىرمە يىل ئاۋۋال ئاتا-ئانىسى ياكى بوۋا-مومىسىدىن بىر قانچە سائەت قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگەنگەنلىكى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى قەيت قىلىنغان. مەزكۇر ئالاقىدار خادىمنىڭ ئەسكەرتىشىچە، ئەبۇزەرنىڭ ئاتالمىش قانۇنسىز پائالىيىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى بايقالغان بولۇپ، ئۇ چاغدا ئۇ ئون سەككىز ياشقا توشمىغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلمىغان. ئۇ ئۆتكەن يىلى غۇلجىدا توردىن چۈشۈپ قالغانلارنى تازىلاش ھەرىكىتىدە يېزىدىكى بىر تۈركۈم ياشلار بىلەن بىرلىكتە تۇتقۇن قىلىنغان كېپەك يۈزى ساقچىخانىسىدىكى يەنە بىر خادىم ئەبۇزەر ئابباسنىڭ بىر مەزگىل كېپەك يۈزى ساقچىخانىسىدا تۇتۇپ تۇرۇلغاندىن كېيىن غۇلجا ناھىيەسىنىڭ جېلىليۈزى قاماقخانىسىغا يۆتكەپ كېتىلگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى. ھە كېپەك يۈزى ساقچىخانىمۇ غۇلجا شەھەرنىڭ ھە سىلىنىڭ بۇ يېزىدىن ئۆتكەن يىل تۇتۇلۇپ كەتكەن كران ھەيدەيدىغان بالا ئەبۇزەر دېگەن بالا مۇشۇ ئارمەھەللىدىن شۇنداقمۇ كېپەك يۈزىنىڭ ھە ھە كران ھەيدەۋاتقان يېرىدىن بۇ ئېتىزدىن تۇتۇلۇپ كەتكەن گەپمۇ ئاشۇ قۇرۇلۇش مەيدانىدىن ئۆيدىن ئاچىقىپ كەتتى ئۈچ ئاي بولۇپ قالدى ئۈچ ئاي بولۇپ قالدى كىم ئەكىتىدۇ كىم تۇتىدۇ گوباۋنىڭمۇ ياكى ما كەنتنىڭكى سېكرېتارلىرىمۇ. ساقچىلار. ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ ئەبۇزەرنىڭ قولغا ئېلىنغانلىقى ھەققىدە ئۇنىڭ ئائىلىسىگە خەت چىقىرىپ بەرگەنلىكىنى ئەسكەرتتى. بۇ ئەبۇزەر تۇتۇلغاندىن كېيىن ئائىلىسىگە بىر خەۋەر بەردىڭلارمۇ بەرمىدىڭلارمۇ. بىر ئاي بولاي بولغان چاغدا خەۋەر چىقىرىپ بەرگەن. شۇ خەتتە نېمە دېيىلگەن. سىز قاماقخانىغا قولغا ئالدۇق دەپ خەۋەر چىقىرىپ بەرگەن. قولغا ئالدۇق دېگەن شۇ قەغەز يېنىڭىزدا بارمۇ ھازىر. ھازىر مەندە ئەمەس شۇ قەغەز. شۇ قانۇنسىز دىنىي پائالىيەت بىلەن شۇغۇللاندى دەپ تۇتۇلغىنى راستمۇ؟ ھە. قاچان ئۆتكۈزگەن خاتالىق ئىكەن؟ ئۇنداق شۇ ئون بىر يىل بۇرۇن دېگەن گەپ توغرا ئوخشىمامدۇ دەپ سەن؟ ھە. بۇ خادىممۇ ئەبۇزەرنىڭ دۆلەتنى پارچىلاشقا ئۇرۇنۇش گۇمانى بىلەن تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى دەلىللىدى. ھە. بۇ ئېسىڭىزدە بارى نېمە دېيىلگەن بۇ قەغەزدە؟ پارتىيە دۆلەتنى پارچىلاشقا ئۇرۇنغان دېگەن گۇمان بىلەن قولغا ئالدۇق. ھازىر مۇشۇ تېكەس ناھىيەلىك بازارلىق قاماقخانىدا قاماقلىق قولغا ئالدۇق دېگەن شۇ قەغەز ئاشۇ ئاشۇ مەزمۇن بار ئىكەن شۇنىڭدا. ئۆتكەن يىلقى ئېنىقلاشلىرىمىزدا ئۈرۈمچىدە زۇليار ياسىن قاتارلىق ئون نەچچە ياشنىڭ بۇرۇن تۈركىيەدە ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى، ئۇلارنىڭمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى يېشى ئون سەككىزگە توشمىغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلمىغانلىقى مەلۇم بولغان. ئەمما ئىلگىرى قەشقەردىكى بىر لاگېر ساقچىسى توققۇزاقتىكى لاگېرلاردا ئون تۆت ياشتىن سەكسەن ياشقىچە كىشىلەرنىڭ بارلىقىنى مەلۇم قىلغان. بۇنىڭدىن قارىغاندا، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا ياش ئۆلچىمىنىڭ ھەر قايسى جايلاردىكى سىياسىي قانۇن ئەمەلدارلىرىنىڭ ئۆز خاھىشى بويىچە بېكىتىلگەنلىكى ۋە ياكى بۇ ياش ئۆلچىمىنىڭ بەزىدە تۇتقۇندا سان تولدۇرۇش ئۈچۈن چەتكە قايرىپ قويۇلغانلىقى مەلۇم بولماقتا. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاينىڭ جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش شوئارى ئاستىدا ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى كۈچەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلنى كۈتۈۋېلىش ئالدىدا خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەكلىرىنى كىيگەن ھالەتتە خىتايچە ئۇسسۇل ئويناپ دۇمباق چېلىپ خىتايچە يېڭى يىلنى كۈتۈۋېلىش تەبرىك سۆزلىرى قىلغان نىيە ناھىيىسىدىكى ئۇيغۇر يەسلى بالىلىرىنىڭ قىسقا ۋىدىيوسى خىتاينىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرى ئارقىلىق تارقىتىلغان. بۇ ۋىدىيودىكى كۆرۈنۈشلەر ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىگە ئېلىپ بېرىۋاتقان مېڭە يۇيۇش خاراكتېرلىك تەلىم تەربىيە تەشۋىقاتى كۆزەتكۈچىلەر ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ جىددىي ئىنكاسىنى قوزغىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىز پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ياش ئۆسمۈرلەرنى نىشان قىلغان مېڭە يۇيۇش ۋە تېز سۈرئەتتە خىتايلاشتۇرۇش تەشۋىقاتلىرىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا يېڭى يىل ھارپىسىدا خىتاينىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدىن بىرى بولغان دوۋيىندا خوتەن ۋىلايىتى نىيە ناھىيەسى روكىيا يېزىسىنىڭ مەركەز يەسلىسىدىكى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق يېڭى يىلنى كۈتۈۋېلىش پائالىيىتىدىن بىر قىسقا كۆرۈنۈش كۆرسىتىلگەن ئون ئىككى سېكۇنتلۇق بۇ قىسقا ۋىدىيودا ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەكلىرىنى كىيگەن ھالەتتە خىتايچە ئۇسسۇل ئويناپ دۇمباق چېلىۋاتقانلىقى شۇنداقلا ھەممىسىنىڭ خىتايچە يېڭى يىل تەبرىك سۆزى سۆزلىگەنلىكى كۆرسىتىلگەن بۇ قىسقا ۋىدىيونى ئېكستا ھەمبەھىرلىگەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنۇ بايانلارنى يازغان شى ئىككى يەنى قىزىل ئىككىنچى ئەۋلادنىڭ خىتاي ئىمپېرىيىسى ئۇيغۇرلارغا زوراۋانلىق ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى يۈرگۈزۈپ ئۇلارنى خىتاي مەدەنىيىتىنى تەشۋىق قىلىشنىڭ قۇلى بولۇشقا مەجبۇرلىدى بۇ ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ خىتاي مەدەنىيىتىنى تەشۋىق قىلىشتىن باشقا ئامالى يوق ئۇلار كىچىكىدىن تارتىپلا خورلۇق، مىللىي كەمسىتىش ۋە زۇلۇمنىڭ ئاچچىق تەمىنى تېتىماقتا. ھالبۇكى، ھېچكىم ئۇيغۇرلارنىڭ روھىنى ۋە قەلبىنى بويسۇندۇرالمايدۇ. بىز ئۆز مەدەنىيىتىمىز، ئەنئەنىمىز ۋە ئېتىقادىمىزنى جانلاندۇرۇپلا قالماي، بەلكى يەنە مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستاننى قايتا قۇرۇپ چىقىمىز. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، بۇ ۋىدىيونى كۆرگەندىن كېيىنكى ھېس-تۇيغۇلىرى ۋە قاراشلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى.
بۇ ۋىدىيونى كۆرۈپ، ناھايىتى ئەپسۇسلاندىم، غەزەپلەندىم. ئەپسۇسلانغان يېرىم، بىز شۇنداق جىق پۇرسەتلەرنى كەتكۈزۈپ قويغانلىقىمىزدىن. ھازىر بىزنىڭكى يېڭى ئەۋلادلىرىمىز، يەنە ۋەتەندە خىتاي زۇلۇمىدا قالغان باشلانغۇچ يەسلىدىكى بالىلىرىمىز ئامالسىز ئۆزىنىڭ ئانا تىلىدا ئەمەس، خىتاي تىلىدا، ئۆزىنىڭكى مول مەدەنىيىتىدە ئەمەس، خىتاي مەدەنىيىتىدە چوڭ بوۋاتىدۇ. بۇ ئادەمنى ھەم نەپرەتلەندۈرىدۇ، ھەم ئەپسۇسلاندۇرىدىغان يېرى شۇ. نەپرەت خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا، بۇ ھاكىمىيەتكە. بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقنى ئېپ بېرىۋاتقان بۇ ھاكىمىيەتكە بولغان نەپرەت. ئەپسۇسلىنىدىغان يېرىمىز، تا بۈگۈنگىچە يەنە زور بىر تۈركۈمدىكى مەيلى ۋەتەن ئىچىدە، ۋەتەن سىرتىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايدىن ئۈمىد كۈتۈشى، خىتاينىڭ رەھىمدىللىكىنى كۈتۈشى، شۇ سىڭگەن ناننى يە دەيدىغان مۇشۇنداق بىر خىل پاسسىپ، يەنە غۇرۇرىنى دەپسەندە قىلىدىغان، قۇللۇقنى قوبۇل قىلىدىغان ئىدىيەسىدىن، بۇ تۈپەيلىدىن بىز بۈگۈنكى كۈنگە قېلىشىمىزدا ھازىر چوڭ بولغانسېرى مېنىڭكى يەنە بىر ئويلايدىغىنىم، بىزدىنمۇ ئۆتكەن يېرى بار، قانچىلىك ئۆتۈپ كەتتى. خىتاي ۋەھشىي، خىتاي كۈچلۈك، خىتاي ئالدىدى، ئەمما لېكىن بىزدە خاتالىق بارمۇ؟ بىزدىمۇ خاتالىق بار. بىزنىڭ ئارىمىزدىكى شۇ مۈجمەللەر، شۇ خىتايدىن ئۈمىد كۈتكەنلەر، خىتايدىن رەھىمدىل كۈتكەنلەر، قۇللۇقنى قوبۇل قىلغانلار، بۇلارمۇ بۈگۈنكى كۈندىكى مۇشۇ بالىلىرىمىزنىڭ ئۆز كىيىمىنى ئەمەس، ئۆز ئانا تىلىدا ئەمەس، ئۆز مەدەنىيەتىدە ئەمەس، ئامالسىز ياتلارنىڭ قولىدا قېلىشىغا سەۋەب بولغان يېرى بار.
ئىلگىرى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر فولىكلورى كەسپى بويىچە ئوقۇتقۇچى بولغان نۆۋەتتە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان مېھراي مەمتىلى خانىممۇ بۇ ھەقتىكى ئۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى ئۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا نۇقتىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان نەسەبىنى ئۈزۈپ تاشلاش يىلتىزىنى كېسىپ تاشلاش بېغىنى بوغۇپ تاشلاشتەك ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى پۈتۈنلەي ۋەيران قىلىش گىردابىغا يۈزلەندۈرۈۋاتقانلىقىنى، ھالبۇكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز مىللىي كىملىكى ۋە مەۋجۇدىيىتى ئۈچۈن ئاخىرغىچە تىركىشىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىمىزگە سېرىق كىيىم كىيگۈزەمدۇ، كۆك كىيىم كىيگۈزەمدۇ، بېشىغا قانداق قالپاق كىيگۈزىدۇ خىتاينىڭ، لېكىن شۇ كىيىملەرنىڭ ئاستىدىكى پەرزەنتلەر ئۇيغۇرنىڭ پەرزەنتى، ئۇيغۇرنىڭ گېنى، ئۇيغۇرنىڭ روھىنى كۆتۈرۈپ يۈرۈۋاتقان پەرزەنتلەر ھەرگىزمۇ بۇ يوللاردا مېڭىپ كەتمەيدۇ. خۇدايىم بۇيرۇسا، بەلكىم مۇشۇنداق مەجبۇر كىيىندۈرۈش، مەجبۇر پائالىيەتلەردە خىتاينىڭ دۇمبىقىنى چالدۇرۇش ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭكى ئەسلىدىن ئۆسۈپ بولالمايۋاتقان، قوزغىتالمايۋاتقان ئۇيغۇر روھىيىتىنى تېخىمۇ كۈچلۈك دەرىجىدە قوزغىتىش رولىنى ئوينىشى مۇمكىن. چۈنكى ھەرقانداق ئوخشىمايدىغان بىر نەرسىگە يۈزلەنگەندە ئىنسان ئۆزىنى ئىزدەشكە باشلايدۇ. بىزمۇ چەت ئەللەردە يۈرگەن ئىنسانلار، ئۇيغۇرلار چىققاندىن كېيىن بىز زادى كىم ئىدۇق، كىم بولۇپ قالدۇق، بۇنىڭدىن كېيىن قانداق ياشايمىز دېگەن سوئاللارغا جاۋاب ئىزدەپ ياشاۋاتقاندەك، خىتاي ھۆكۈمىتى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى، قۇرىمىز دېگەندەك تەشۋىقاتلارنى ئەۋلادلىرىمىزغا تاڭغان بىلەن ئەۋلادلىرىمىز ئەمما ئۆزىدە بىر ئويغىنىش بولىدۇ دەپ قارايمەن نېمىشقا بىز ئۆزىمىزنىكىنى قىلمايمىز نېمىشقا بىر يات مىللەتنىكىنى كىيىپ شۇ مىللەتنىكىنى ئوينايمىز دېگەندەك سوئاللار تۇغۇلۇشى مۇمكىن شۇ ۋاقىتتا ئاتا ئانىلىرى ئاشۇنداق كۈچلۈك سوئاللارغا توغرا كېلىدۇ شۇ ۋاقىتتا چۈشەندۈرۈشى مۇمكىن ئەۋلادلارنىڭ ئۆزىنىڭ قېنىدا روھىيىتىدە ئۇ ئۇيغۇرلۇق بولغاندىكىن ئەلۋەتتە يەنە قايتا شۇ ئۇيغۇر روھىنى ئويغىتىش ئۇيغۇر روھى بىلەن ياشاش يېڭى ئىستەكلىرى قەتئىي تۇغۇلۇشى مۇمكىن تېخىمۇ كۈچلىنىشى مۇمكىن خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ ئىستراتېگىيەلىك پىلانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا كەڭ كۆلەملىك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارماقتا شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىت يەنە جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش شوئارى ئاستىدا ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلىرىگە قارىتا مېڭە يۇيۇش خاراكتېرلىك قىزىل تەلىم تەربىيە تەشۋىقاتىنى كۈچەيتمەكتە گېرمانىيەدىكى مەدەنىيەت ئىنسانشۇناسلىقى پەنلىرىنىڭ دوكتورى ئۇيغۇر مەدەنىيەت تەتقىقاتچىسى رۇنى ستېنبېرگ ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىمىزگە داخىل بولدى. ئۇ بۇ ۋىدىيودىكى كۆرۈنۈشلەردە ئۇيغۇر بالىلىرىغا پۈتۈنلەي خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى كىيىملىرى كىيگۈزۈلگەنلىكى، ئۇلارنى خىتايچە ئۇسسۇل ئويناتقانلىقى، شۇنداقلا خىتاي تىلىدا يېڭى يىل تەبرىك سۆزلىرىنى سۆزلەشكە ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقىغا ئالاھىدە دىققەت قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە بۇ ۋەزىيەتنىڭ ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلىرىنىڭ ئۆز مىللىي كىملىكىنى تونۇشىغا، جۈملىدىن ئۇلارنىڭ روھىي ۋە پسىخىك دۇنياسىغا كۆرسىتىدىغان پاسسىپ تەسىرى ھەققىدىمۇ ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

ئۆزىنىڭكى خىتاي ئەمەسلىكىنى لېكىن ئۆزىنىڭكى كىم ئىكەنلىكىنى ئۇيغۇر دېگىن قانداق مىللەت ئىكەنلىكىنى قانداق ئۆرپ ئادەتلەر مەدەنىيەت بار ئىكەنلىكىنى قانداق مەدەنىي بايلىق مەنىۋى بايلىق بار ئىكەنلىكىنى بىلمىگەندىن كېيىن ئۆزى يېتەرلىك ياكى ئۆزىنىڭكى باھاسى يوقدەك ئادەم ئىكەنمەن دەپ ھېس قىلىشى مۇمكىن كۆپ كولونىزاتسىيە قىلغان يەرلەردە شۇنداق بولغان ئۇلار ئۆزىنىڭكى مەدەنىيەتنى ئۇنتۇلۇپ قالىدۇ ياكى يوق بوپ كېتىدۇ شۇ ئۇلارغا ناھايتى چوڭ بىر مەسىلە بولىدۇ ئۆزىنىڭكى كىملىكى ئۈچۈن بىر توسۇش ئەپ بارىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىگە پسىخولوگ جەھەتتىن كېيىن چوڭ بىر مەسىلە بولۇشى مۇمكىن ئۆزىنىڭكى مەدەنىيىتى ئۆرپ ئادىتىنى بىلمىگەندىن كېيىن ئۆزىنى كولونىزاتسىيە قىلغان ئۆزىنىڭ زېمىنىنى ئېلىپ ئالغان خەلقنىڭ كى مەدەنىيىتىنى ئۆگەنسە لېكىن ئۆزىنىڭ بولمىغاندىن كېيىن شۇ ئۆزىنى كولونىزاتسىيە قىلغان خەلق ئۆزىنىمۇ قوبۇل قىلمىغاندىن كېيىن ئەمما ھەر دائىم قوبۇل قىلمايدىغان ھەرىكەتلەرنى سىياسەتلەرنى قىلغاندىن كېيىن ئۇ كېيىن مۇشۇ بالىلارغا ياشلارغا چوڭ بىر مەسىلىگە ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن ئىگىلىنىشىچە ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئېكستە بۇ ۋىدېئونى ھەمبەھىرلىگەندىن كېيىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى سىياسىتىنى ئەيىبلەپ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە ۋە ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ بۇ ۋەزىيىتىگە قارىتا ئۆز ھېسداشلىقىنى بىلدۈرۈپ ئىنكاس قايتۇرغانلار بولغان ھالبۇكى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان زوراۋانلىق سىياسىتىنى ئاقلاپ ئۇيغۇرلارغا ھۇجۇم قىلغۇچىلارمۇ بولغان ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئېكستىكى ۋىدېئوغا شۇنداقلا باشقا ئىجتىمائىي تاراتقۇلار ۋە ھەر خىل سۇپىلاردا ئۇيغۇرلارغا ھۇجۇم قىلىۋاتقانلار ھەققىدە توختىلىپ ئۆز قاراشلىرىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
ئېكسنى خىتايدا چەكلەنگەن ئىككى خىل خىتاي چىقالايدۇ. بىرسى خېلى سەۋىيەلىك خىتايلار. بۇلار تام ئاتلاپ چىقىدۇ. ئىككىنچى خىلدىكى خىتايلار خىتاي ھۆكۈمىتى ئورۇنلاشتۇرغان بىز. بەش موچەنچى دەيدىغانلىرىمىز ۋۇماۋ دەيدۇ يەنە خىتايچە. بۇلار خىتاينىڭكى تۈرمىدىكى تەربىيەلىگەن مۇشۇ مەخسۇس خىتاي ھاكىمىيىتى ئۈچۈن ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رۇخسىتى بىلەن چەت ئەل تور بەتلىرىگە چىقىپ خىتاينىڭكى تەشۋىقاتىنى قىلىدىغان ئورۇنلاشتۇرغان ئادەملىرى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئېكسنىڭ مېنىڭ بۇنى چاپلىغاندىن كېيىنكى بۇ ئىنكاسلار ئىجابىي بولسۇن، مەيلى سەلبىي بولسۇن، بىز ئالدى بىلەن سەلبىي تەرىپىنى، يەنى ماڭا ۋە ئۇيغۇرلارغا ھۇجۇم قىلغانلار مۇشۇ ئىككى خىلدىكى خىتايلارنى كۆرسىتىدۇ. بۇ دېمەك، بۇ يەردە خىتاي پۇقرالىرىنىڭمۇ زور بىر تۈركۈملىرىگە قوللىشىغا ئېرىشتى خىتاي ھۆكۈمىتى. دېمەك بىزنىڭكى دۈشمىنىمىز كۈچلۈك بۇنىڭغا زور كۈچ كېتىدۇ بۇنى يېڭىشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ بىرلىكىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ بۇ ئادەمنى ئويغا سالىدىغان تەدبىر ئىزدەشكە ئۈندەيدىغان زورلايدىغان بىر چوڭ تېما شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە بىر رېئاللىقنى كۆرۈشىمىز كېرەك ئۇ بولسا خىتاي دۈشمىنىمىز كۈچلۈك بۇنى قانداق ئەقىل بىلەن يېڭىمىز قانداق قىلىپ بىرلىكتە مۇشتنى سىرتقا قارىتىپ تاجاۋۇزچىلارغا قارىتىمىز بىز ھەق بار، بىزدە ئىمان بار، ۋىجدان بار، بىز ھەق بىلەن، ئەقىل بىلەن يېڭىمىز. ئەركىن دۇنيادا ياشاۋاتقانلار شۇنىڭغا ئۈلگە بولۇپ، بۇ خىل ئەقىل، پاراسەت، ئالىيجانابلىقنى دۇنياغا ھەم دۈشمىنىمىزگىمۇ كۆرسىتىشىمىز لازىم.
يېقىنقى يىللاردىن بۇيان چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ھەم مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى توغرىسىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان تۈرلۈك يىغىن پائالىيەتلىرى نامايىشلىرى ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ۋە ئاۋام پۇقرالار ئارىسىدا بەلگىلىك تەسىر ۋە ئۈنۈم كۆرسەتتى ھالبۇكى خىتاي بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن چېگرا ھالقىغان تەتۈر تەشۋىقات ھەرىكىتىنىمۇ كۈچەيتىشكە كىرىشكەن ھەتتا چەت ئەللەردە بىر قىسىم كىشىلەرنى سېتىۋېلىپ ئۇلارنى خىتايغا تەرەپدارلىق قىلىشقا ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەرنىڭ ئالدىنى توسۇشقا سالغانلىقىمۇ ئاشكارا بولغان ئىدى ئۆتكەن يىلى ئون ئالتىنچى نويابىر كۈنى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ سان فرانسىسكودىكى موسكون مەركىزىدە يىغىنغا قاتنىشىۋاتقاندا ئۇنىڭغا قارشى نامايىشچىلار بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى ياللىۋالغان خىتاي تەرەپدارلىرى ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن توقۇنۇش دەل شۇنىڭ مىسالىدۇر. ئۇندىن باشقا، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىمنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى دېكابىرنىڭ باشلىرىدىكى ئىرېلاندىيەدىكى بىر ھەپتىلىك ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىمۇ شۇ جايدىكى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ تۈرلۈك توسقۇنلۇقىغا ئۇچرىغانىدى. ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ ئۆتكەن يىلى سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى ھىندونېزىيەدە ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى داۋامىدا بىر قىسىم خىتايپەرەس ھىندونېزىيەلىكلەر مۇداخىلە پەيدا قىلىپ ئۇنىڭ ھىندونېزىيە تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان كىتابىنى كۆيدۈرۈپ نارازىلىق بىلدۈرگەن ئىدى ئەمما ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر ھەم ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى خىتاينىڭ بۇ خىل توسالغۇلىرىغا قارىماي ئۆز پائالىيەتلىرىنى ئىزچىل داۋام قىلماقتا پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ياۋروپا مەدەنىيەت تېلېۋىزىيەسى يېقىندا خىتاينىڭ مۇستەملىكە تەشۋىقاتچىلىرى ناملىق ھۆججەتلىك ۋىدېئو تارقاتقان بولۇپ ئۇنىڭدا ئۇيغۇر رايونىغا كۆچۈپ بارغان خىتاي ئاققۇنلىرىنىڭ مۇستەملىكىچىلىك تەشۋىقاتى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى، كوممۇنىست خىتاينىڭ ھامىيلىقىدىكى بىڭتۈەننىڭ بۇ ئىشتا ئاكتىپ رول ئويناۋاتقانلىقى، لاگېرغا سولانغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆي ماكانىغا خىتاي ئاققۇنلىرىنىڭ ئىگە بولۇۋاتقانلىقى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن. مۇتەخەسسىسلەر بۇنى ناتسىستلارنىڭ يەھۇدىيلارنى ۋەيران قىلىشى بىلەن ئوخشاش جىنايەت دەپ قارىماقتا. تۆەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پىروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ياۋروپا مەدەنىيەت تېلېۋىزىيەسى يېقىندا خىتاينىڭ مۇستەملىكە تەشۋىقاتچىلىرى ناملىق ھۆججەتلىك ۋىدىيو تارقاتقان بولۇپ ئۇيغۇر رايونىغا كۆچۈپ بارغان خىتاي ئاققۇنلىرىنىڭ تېخىمۇ كۆپ خىتاي كۆچمەنلىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا جەلپ قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان تور تەشۋىقاتلىرىنى باش تېما قىلغان بۇ ۋىدىيودا كوممۇنىست خىتاينىڭ بىڭتۈەندىن پايدىلىنىپ قانداق مۇستەملىكىچىلىك ۋە زوراۋانلىق ئېلىپ بارغانلىقى ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە لاگېرلارغا سولاپ ئۇلارنىڭ يەر زېمىنى ئۆيلىرى ۋە ئىش ئورنىغا ئىچكىرى خىتايدىن كەلگەنلەرنى ئورۇنلاشتۇرغانلىقى ئۇيغۇر ياشلىرىنى بولسا ئىچكىرى خىتايغا مەجبۇرىي ئەمگەك قۇللىرى بولۇشقا ماڭدۇرغانلىقى پاكىتلىق ھالدا يورۇتۇپ بېرىلگەن. ۋىدېئودا كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدا خىتايلارنى ئۇيغۇر دىيارىغا كېلىشكە قىزىقتۇرىدىغان تور تەشۋىقاتچىلىرى كۆپەيگەن ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر رايونىغا كەلگەن خىتايلار ئېرىشىدىغان ئېتىبار سىياسەتلەر ۋە كەڭ ئىمكانىيەتلەرنى تونۇشتۇرغان يەر ئۆي مۈلۈك باغ ۋاران سىياسەتتىكى غەمخورلۇقلارنى ئالاھىدە كۆرسىتىپ ئۆتكەن ئۇيغۇر دىيارىغا يەرلەشكەن بۇ خىتاي تەشۋىقاتچىلىرىنىڭ نەق مەيدان سۆزلىرىدە بىڭتۈەن دائىرىلىرىنىڭ خىتاي كۆچمەنلىرىگە داچا شەكىللىك ئۆيلەرنى سېلىپ بەرگەنلىكى ئەللىك سەككىز مىڭ سومغا ئىككى ئېغىزلىق بىر سالونلۇق ئۆي سېتىپ بەرگەنلىكى تەشۋىق قىلىنغان بۇنىڭغا ئاقسۇ بىرىنچى دىۋىزىيە ئارال شەھىرى مىسال قىلىپ كۆرسىتىلگەن بۇ توغرۇلۇق مەخسۇس ۋىدېئو قانىلى ئاچقان شەندۇڭلۇق بىر خىتاي بۇ يەر ناھايىتى تىنچ بىخەتەر نۇرغۇن دوستلار خىزمەت ۋە بالىلىرىنى دەپ بۇ يەرگە كېلىپ ياشاۋاتىدۇ دېگەن چىلۇ سېمىزەكنىڭ غەربتە ئايلىنىشى ناملىق بۇ قانالنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى خېلى كۆپ بولۇپ، بەزى خىتايلارنىڭ بۇ قانالدىكى تەشۋىقاتنى كۆرگەندىن كېيىن ئۇيغۇر رايونىغا كەلگەنلىكى بىلىنمەكتە. خىتاي رەقەملىك دەۋرى تاراتقۇسىنىڭ تەھرىرى ئارتۇر كوفمان بۇ ھۆججەتلىك ۋىدېيو ھەققىدە يازغان ئوبزورىدا خىتاي ئاققۇللىرىنىڭ يەرلىك ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر رايونىنىڭ مۇستەملىكىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇ رادىيومىزغا يوللىغان يازما ئىنكاسىدا خىتاي تەشۋىقاتچىلىرىنىڭ يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ ۋە بىڭتۈەن ئورۇنلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىۋاتقانلىقىنى بۇنى شەندۇڭلۇق تەشۋىقاتچىنىڭ سۆزلىرىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى بۇ خىتاي سۆزىدە ۋىدېئو ئارقىلىق ئارال شەھىرىنى تونۇشتۇرۇۋاتقانلىقىنى، يۇرتداشلىرىنىڭ بۇ يەردىن ئىش تېپىشىغا ياردەم قىلىدىغانلىقىنى، شەندۇڭدىن بىر دوستىنىڭ ئۇ چىقارغان ۋىدېئولارنى كۆرگەندىن كېيىن ئۇدۇل شىنجاڭغا كەلگەنلىكىنى ئېيتىدۇ. ئامېرىكىدىكى سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇنداق خىتايلارنىڭ سىياسىي كۆچمەنلەر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. خىتاي كۆچمەنلىرى، يەنى مەن دائىم ئاتاپ كەلگەن ئاتالغۇ، جېڭجى يىمىن، يەنى سىياسىي كۆچمەنلىرى، ئېلىپ بېرىۋاتقان تەشۋىقات، يەنى شەرقىي تۈركىستانغا خىتايلارنى كېلىڭلار، مانا شۇنداق ئۆي ئاساسەن بىكارغا، يەر بېرىلىدۇ دەپ خىتاي كۆچمەنلەرنى تەكلىپ قىلىۋاتىدۇ. ئەمدى بۇ سىياسىي كۆچمەن دېگەن گەپ خىتاي ھۆكۈمىتى ھەر خىل سىياسەتلەر بىلەن بۇلارنى كۆچۈرۈپ ئاپىرىش، مەيلى ئۇ سىياسىتى بىكارغا يەر بېرىش، پۇل بېرىش، خىزمەتكە ئورۇنلاشتۇرۇش، ئۇلارغا تېخىمۇ كۆپ سىياسەتلىرىدە كۆچمەنلەرگە ئالاھىدە قاراش، بۇلارنىڭ ھەممىسى سىياسەت بىلەن ئەمەلىيلەشكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ كۆچمەنلەر سىياسىي كۆچمەن دەيمىز. چۈنكى بۇلارنىڭ مەقسىتى ئۇ يەرگە بېرىش، خىتاينىڭكى مۇستەملىكىدىكى شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىش، شۇ ئىشغال ھاكىمىيەتنىڭ يانتايىقى بولۇش. مەسىلەن، مۇشۇ ۋىدىيودىكى خىتاي تەشۋىقات ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق شۇ يەردىكى ئىشغالىيەت ھاكىمىيىتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتىدۇ. ئۇ شۇ ھاكىمىيەتتىن مەنپەئەتلەندى، ئۇنىڭدىن كېيىن شۇ ھاكىمىيەتنىڭكى تەشۋىقاتىنى قىلىپ بېرىۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلار سىياسىي كۆچمەنلەر.
ياۋروپا مەدەنىيەت تېلېۋىزىيەسى تارقاتقان بۇ ۋىدېيودا يەنە ئالتىنچى دىۋىزىيە ۋۇجياچۈ شەھىرى ئەللىكىنچى تۈەننىڭ ئېتىبار سىياسىتى ھەققىدىكى ھۆججەت خىتاينىڭ مۇستەملىكە سىياسىتىنىڭ پاكىتى سۈپىتىدە كۆرسىتىلگەن بولۇپ، ئۇنىڭدا يېڭى كەلگەن ھەر بىر خىتاي كۆچمەنگە ئىككى مودىن ئۆيلۈك جاي، ئوتتۇز بەش مودىن يەر تەقسىملىنىدىغانلىقى، ئىجارە ئۆيگە تۆت يىل ئىجارە تۆلىمەيدىغانلىقى ئىجارە ۋاقتى توشقاندىن كېيىن ئۆينى داۋاملىق ئىجارىگە ئالسا ياكى سېتىۋالسا بولىدىغانلىقى ئۆي سېتىۋالغۇچىلارغا ھەر نوپۇسقا قىرىق مىڭ يۈەن ياردەم ھەر ئايدا تۆت يۈز يۈەندىن مىڭ يۈەنگىچە تۇرمۇش راسخوتى بېرىلىدىغانلىقى ھەقسىز داۋالىنىش ۋە ھەقسىز سۇغۇرتىدىن بەھرىمەن بولالايدىغانلىقى ئاتمىش ياشقا توشقاندا پېنسىيە پۇلى ئالالايدىغانلىقى بەلگىلەنگەن ئامېرىكا كورنېل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى خىتايدا كۆپ مەزگىل تۇرغان شۋېتسىيىلىك ئانتروپولوگ ماگنۇس فېسكەسيو ئۆزىنىڭ ئېكس ھېسابىدا بىلدۈرگەن ئىنكاسىدا بۇ ھۆججەتلىك ۋىدېئوغا يۇقىرى باھا بەرگەن ھەمدە مۇنداق دەپ يازغان بۇ ناتسىستلارنىڭ ئۇسۇلى يەنى ئالدى بىلەن ئىرقىي كەمسىتىش تۈپەيلىدىن يەرلىك ئاھالىلەرنى قوغلاپ چىقىرىدۇ ئۇلارنى لاگېرلارغا سولاپ قۇل قىلىدۇ ئارقىدىن ئۆيلىرىنى تارتىۋالىدۇ دوكتور ماگنۇس فېسكەسيو زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى
بۇ ۋىدىيودا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۆپلىگەن خىتايلارنى شىنجاڭغا كېلىپ مۇستەملىكىچىلىك قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگەنلىكى كۆرسىتىلگەن. ئۇ خىتايلار شىنجاڭغا مۇنداقلا كېلىپ قالغىنى يوق. قۇرۇقدالغان ئۆيلەرگە ئۆزىچىلا كىرىپ قالغىنى يوق. بەلكى ئۇ تەشكىللىك پىلانلىق قىلىنىۋاتقان ئىش. ھۆكۈمەت ياللىغان تور تەشۋىقاتچىلىرى ئۆز يۇرتىدىكى خىتايلارنى قىزىقتۇرۇپ، شىنجاڭغا كەلسە چوڭ ئۆيگە ئېرىشىدىغانلىقى، پۇل تاپالايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ. ھازىرغىچە ئېلان قىلىنغان بەش يۈزدەك ۋىدىيونى كۆرگىنىمىزدە، ئۇلارنىڭ ئاساسەن ھۆكۈمەت ياللىۋالغان تەشۋىقاتچىلار ئىكەنلىكى ئېنىق. ھۆكۈمەت ئۇلاردىن ۋاسىتە سۈپىتىدە پايدىلىنىدۇ. شۇڭا ئۇلار ئۆزىمۇ مۇستەملىكىچىلەر ھېسابلىنىدۇ.
ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىغا سىياسىي كۆچمەنلەرنى يۆتكىشىنىڭ تارىختا ناتسىستلارنىڭ يەھۇدىيلارنى قوغلاپ ئۇلارنىڭ ئۆيلىرىنى گېرمانلارغا بېرىشى رۇسلارنىڭ بولسا قىرىم تاتارلىرىنى ئۆي ماكانىدىن ئايرىپ ئۇنىڭ ئورنىغا رۇسلارنى كۆچۈرگەنلىكىگە ئوخشاش مىللىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ھەم بۇنى تارىختا سېلىشتۇرىدىغان بولساق، مەيلى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىكى ناتسىيلارنىڭكى شەرقىي ياۋروپادا، گېرمانىيە ئۆزىدە شۇ ۋاقىتلاردىكى يەھۇدىيلارنى ئۆيلىرىدىن قوغلاپ چىقىرىۋېتىپ، بۇلارنىڭكى دۇكان، ئۆي ئىمارەتلىرىنى، يەر زېمىنلىرىنى تارتىۋېلىپ، شەرقىي ياۋروپانىڭ بىر تۈركۈم يەرلىرىدىن كۆچۈرۈپ ئەكەلگەن گېرمانلارغا بېرىش بۇنىڭغا ئوخشايدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە بىرسى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئالدىدا ۋە كەينىدە سوۋېت كوممۇنىستلىرى، مەسىلەن، قىرىم تاتارلىرىنى پۈتۈنلەي كۆچۈرۈپ، بۇلارنى باشقا يەرگە پالاپ، ئوتتۇرا ئاسىياغا، سىبىرىيەگە پالاپ ئەۋەتىۋېتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا رۇسلارغا شۇ قىرىم تاتارلىرىنىڭ ئۆيلىرىنى بۆلۈپ بەرگەن. شۇلارنىڭ مال-مۈلكىنى، يەر-زېمىننى شۇ رۇسلار، كۆچمەنلەرگە بەرگەن. بۇ كۆچمەنلەرمۇ سىياسىي كۆچمەن. مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭ مەقسىتى شۇ يەردىكى يەرلىكلەرنى يوقىتىش، ئۇنىڭ ئورنىغا ئىشغال ھاكىمىيەتنىڭ پۇقرالىرىنى ئاپىرىش. بۇ بۇرۇندىن تارتىپ ئىمپېرىيالىزمنىڭ ھەممىسى ئېلىپ كەلگەن. ئەمدى خىتاينى جىقلار ئىمپېرىيالىزم قاتارىغا كىرگۈزمەيدۇ. ئەمەلىيەتتە خىتاي ھاكىمىيىتى ئەڭ قەدىمىي ئەڭ ئۇزۇن داۋاملىشىۋاتقان، بۈگۈنكى كۈنگىچە مىللىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىمپېرىيالىزم، ئىشغالىيەت، تېررورىست بىر ھاكىمىيەت.
دوكتور ماگنۇس فىسكېسيو ئېكس يەنى تىۋىتتېردا مۇنداق دەپ يازغان، بۇنىڭدىن ئىلگىرى خىتاي مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆي مۈلۈك بايلىقىنى قانداق تارتىۋالغانلىقى ۋە توردا ساتقانلىقىنى ئۇنتۇماسلىق كېرەك. بۇ خۇددى ناتسىستلارنىڭ يەھۇدىيلارنىڭ ئۆيلىرىنى بۇلاپ ئۇلارنىڭ ئۆيىدىكى سەنئەت ئەسەرلىرىنى ئوغرىلاپ ساتقىنىغا ئوخشايدۇ ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى
ئۇلار تۇرغان ئۆيمۇ ساقچىلار گېرمانىيەدىن قوغلاپ چىقارغان ياكى لاگېرغا ئاپىرىپ سولىغان يەھۇدىيلارنىڭ ئۆيى ئىدى. ئۇلار بۇ ئۆيلەردىن ئوغرىلاپ كەلگەن سەنئەت ئەسەرلىرى ۋە باشقا بۇيۇملارنى بازارغا ئاپىرىپ ساتقان. بىز خىتاي تور بەتلىرىدە كۆرۈۋاتقان خىتايلار بۇلاپ ئالغان بۇيۇملارمۇ دەل شۇنىڭغا ئوخشايدۇ. چۈنكى ئۇيغۇرلار تۇتۇلۇپ ئۆيلىرى قۇرۇقدالغاندىن كېيىن ئاساسەن ئۆيلىرىگە قايتىپ كېلەلمەيدۇ. كېيىن ئۇلار ئۆز بايلىقلىرىنىڭ خىتاي تور بەتلىرىدە سېتىلىپ كەتكەنلىكىنى بايقىشى مۇمكىن. ھازىرچە بۇنىڭغا ئائىت ئەللىك بەش ۋەقەنىڭ يۈز بەرگەنلىكى خاتىرىلەندى. بۇ بەلكىم بىز كۆرگەننىڭ مىڭدىن بىرى.
بۇ ھۆججەتلىك ۋىدېيودا يەنە بىڭتۈەننىڭ ئۇيغۇر رايونىدا پەيدا بولۇش، تەرەققىي قىلىش تارىخى، ئىچكىرى خىتايدىن كېلىدىغان كۆچمەن نوپۇسنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە يەرلەشتۈرۈشتە ئوينىغان ھەل قىلغۇچ رولى كۆرسىتىلگەن. شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىن ئاشكارىلانغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايدا تارقىتىلغانلىقى مەلۇم بولغان خىتاي كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېت ئىشخانىسى ھۆججىتىدە مىللەتلەرنىڭ نوپۇس قۇرۇلمىسىدا تەڭپۇڭسىزلىق ئېغىر، جەنۇبىي شىنجاڭدا يەنە ئۈچ يۈز مىڭ ئادەمنى كۆپەيتىپ خىتاي نوپۇسىنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭدىكى نىسبىتىنى ئاشۇرۇش كېرەك دەپ ئېنىق كۆرسىتىلگەن ئىدى بۇ ھۆججەتلىك ۋىدېئودا ئۇيغۇر رايونىدىكى ياشلارنىڭ داۋاملىق تۈردە ئىچكىرىدىكى زاۋۇتلارغا مەجبۇرىي ئەمگەككە ماڭدۇرۇلغانلىقى كۆرسىتىلگەن مەسىلەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل باھار شامىلى ھەرىكىتىدە قەشقەردىن بىر تۈركۈم ئۇيغۇر ياشلىرى خۇبېيغا ماڭدۇرۇلغان تۆتىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى بىر كۈندە ماڭىدىغان ياشلارغا بىر يۈز ئىككى دانە پويىز بېلىتى ئېلىنغانلىقى كۆرسىتىلگەن بۇ ھەرىكەتنى قەشقەر شەھەرلىك پارتكوم ۋە خەلق ھۆكۈمىتى تەشكىللىگەن ئۇزىتىش مۇراسىمىدا ئاممىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى تېزلىتىپ ئىناق جەمئىيەت بەرپا قىلايلى ئۆيدىن چىقساڭ جاھان دېگەن كەڭرى ئىشلەپ پۇل تېپىپ ھاللىق سەۋىيەگە يەت سىرتقا چىقىپ بىر يىل ئىشلىسەڭ ئائىلەڭ پۇلدىن غەم قىلمايدۇ دېگەن شوئار لوزۇنكىلار ئېسىلغان

ئىچكىرى خىتايدىكىلەرنىڭ شىنجاڭغا كېلىپ ئىگىلىك تىكلىشى ۋە ئىگىلىك تىكلىشى ۋە ئولتۇراقلىشىشىغا ئىلھام بېرىش ۋە ياردەم بېرىش كېرەكلىكىنى ئەسكەرتكەن ئىدى مەزكۇر ھۆججەتلىك ۋىدېيودا بۇ نۇقتا ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن دوكتور ماگنۇس فىسكېسيو يەنە مۇنداق دەيدۇ
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشلىنىپ، ھازىرغىچە يەنىلا كۆپلىگەن ئىنسانلار خىتايدا يۈز بېرىۋاتقان ھەر خىل ئىشلارنىڭ بىر بىرى بىلەن بولغان باغلىنىشىنى چۈشەنمەي كېلىۋاتىدۇ. بەزىلەر خىتايدىكى يىغىۋېلىش لاگېرىنى ئاڭلىغان بولسىمۇ، خىتايدا پەقەت شۇ بىرلا مەسىلە باردەك ئويلىۋالىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدىكى ئىشلارنىڭ مۇناسىۋىتىنى بىلمەيدۇ. مېنىڭچە كۆپلىگەن لاگېر مەھبۇسلىرى شارائىتنىڭ ناچارلىقى تۈپەيلىدىن ئۆلۈپ كەتتى. ھايات قالغانلىرى مەجبۇرىي ئىشلەشنى تاللىشى مۇمكىن. ئۇلارنىڭ سانىنى ئۈچ مىليونغا باردى دەپ تەخمىن قىلىشقا بولىدۇ. بەلكىم ئۇلار ئاللىقاچان قۇل ئەمگىگىگە سېلىنىپ بولدى.

قازاقىستاندىن قاتناشقان ئۇيغۇر قىزى دىلناز تىللايېۋا ئالدىنقى قاتاردىكى سەككىز نامزات تىزىملىكىگە كىرگەن تۆۋەندە سىلەر بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتنى قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر.
قازاقىستان ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، قازاقىستانلىق ئۇيغۇر قىزى دىلناز تىللايېۋا ۋيېتنامنىڭ خۇژىمىن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن يەر شارى مەلىكىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچ مۇسابىقىسىدە بىرىنچى مەلىكە ئورۇنباسارى دېگەن ئاتاققا ئىگە بولغان. قازاقىستاننىڭ ئەڭ نوپۇزلۇق ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ بىرى بولغان نۇر قازاقىستان ئاگېنتلىقىدا ئېلان قىلىنغان دىلناز تىلايېۋا خەلقئارا يەر شارى مەلىكىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچ گۈزەللەر مۇسابىقىسىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى سەككىز نامزات تىزىمىگە كىردى ناملىق ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن، بىر ئاي مابەينىدە قىزلار مۇسابىقىسىنىڭ ھەر خىل باسقۇچلىرى بولۇپ ئۆتتى. يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىردا ئۇزۇندىن بۇيان كۈتكەن ئاخىرقى باسقۇچ يېتىپ كەلدى. قازاقىستانلىق گۈزەل قىز دىلناز تىلايېۋا كۆپلىگەن رىقابەتچىلىرىدىن ئۈستۈن كېلىپ، ئالدىنقى قاتاردىكى سەككىز نامزات تىزىمىگە كىردى. بۇ مۇسابىقىگە ھەر قايسى ئەللەردىن سەكسەن يەتتە نەپەر كىشى قاتناشقان ئىدى. دىلناز ياڭراق ئاۋازى بىلەن ئۆزىنى تونۇتتى. سەھنىدە ئۆز ماھارىتى ۋە گۈزەللىكى بىلەن باشقىلارنى قايىل قىلىپ، بىرىنچى مەلىكە ئورۇنباسارى ئاتىقىغا ئىگە بولدى. ئىگىلىشىمىزچە، دىلناز تىللايېۋا بۇ مۇسابىقىدە يەنە ئەڭ چىرايلىق كەچلىك كۆڭلەك تۈرى بويىچىمۇ مۇكاپاتقا ئېرىشكەن. مەزكۇر گۈزەللەر مۇسابىقىسىدە ئالبانىيەلىك درىتا زىرى يەر شارى مەلىكىسى بولۇپ تاللانغان. قالغان يەتتە نامزات ھەر خىل دەرىجىدىكى شەرەپ ناملىرى بىلەن تەقدىرلەنگەن. قازاقىستاننىڭ نوۋويې پوكولېنىيې، يەنى يېڭى ئەۋلاد گېزىتى قازاقىستان گۈزىلىنىڭ دۇنياۋى ئۇتۇقى ناملىق خەۋىرىدە دىلناز ھەققىدە مۇنداق دەپ يازغان، قازاقىستان ئۆزىنىڭ گۈزەل ۋەكىلى بىلەن پەخىرلىنىدۇ. ئۇ پەقەت گۈزەللىككىلا ئىنتىلىپ قالماي، بەلكى يەنە ھەر بىرىمىزنىڭ ئەتراپىدىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقىمۇ ئاكتىپ ئارىلاشماقتا. دىلنازنىڭ يەر شارى مەلىكىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچ مۇسابىقىسىدە ئالدىنقى سەككىز نامزات تىزىمىگە كىرىشى پەقەتلا ئۇنىڭ شەخسىي ئۇتۇقى ئەمەس، بۇ بىزنىڭ كائىناتتىكى ئومۇمىي ئۆيىمىز يەر شارىغا بولغان جاۋابكارلىق تۇيغىمىزدۇر. دىلناز تىللايېۋا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
مەن قازاقىستاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى نويابىردا ئالمۇتا شەھىرىدە ئۆتكەن قازاقىستان مەلىكىسى مۇسابىقىسىدە يەر مەلىكىسى مۇكاپىتىگە ئېرىشكەن ئىدىم. شۇنىڭدىن كېيىن مەن مۇشۇ ۋيېتنامدا ئۆتىدىغان مۇسابىقىگە قاتتىق تەييارلاندىم. يىگىرمە يەتتىنچى نويابىردا مەن ۋيېتنام پايتەختى خوشىمىنغا ئۇچۇپ كەلدىم. باشتىلا مېنى پۈتكۈل قازاقىستانلىقلار قوللىدى. بۇنىڭغا مەن ناھايىتى خۇشال بولدۇم. بۇ مېنىڭ چوڭ ئۇتۇققا يېتىشكىنىمگە سەۋەب بولدى. ۋيېتنامدا بىز بىر ئاي تۇردۇق ۋە مۇسابىقىگە تەييارلاندۇق ۋە كۈنى ھەر خىل باسقۇچلارغا ئۆزىمىزنى سىنىدۇق. ئىككىنچى دېكابىر دالات شەھىرىدە مىللىي كىيىملەر بويىچە فىنال بولدى ۋە چۆمۈلۈش كىيىملەردە سەھنىگە چىقتۇق. ئاندىن تۆتىنچى دېكابىر ئەڭ ياخشى ئېكو پرويېكتنىڭ تونۇشتۇرۇش بولۇپ ئۆتتى. شۇنداقلا رەسىمگە چۈشۈش، تالانتلار شولىرى، سۆھبەت بېرىش ئوخشاش باسقۇچلارنىڭ بىرىدە مەن ئۇيغۇر مىللىي ئۇسسۇللىرىدىن چىنە ئۇسسۇلىنى ئورۇنلىدىم.
دىلناز تىللايېۋا يەنە يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىردا ئۇزاقتىن بۇيان كۈتكەن ئاخىرقى باسقۇچ بولۇپ ئۆتكەنلىكىنى، ئۇنىڭغا بارلىق مۇسابىقە قاتناشقۇچىلىرىنىڭ كېچە-كۈندۈز ئۇخلىماي دېگۈدەك تەييارلىق قىلغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ سۆزىنى داۋاملاشتۇرۇپ مۇنداق دېدى.
شۇنداق قىلىپ يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىردا كۆپتىن كۈتكەن فىنال بولۇپ ئۆتتى. ئۇنىڭغا بىز بارلىقىمىز كېچە، كۈندۈز ئۇخلىماي دېگۈدەك تەييارلاندۇق. بۇنىڭمۇ ياخشى نەتىجىسى بولدى. مەن ئۆزەمنى ژۇقىرى دەرىجىدە كۆرسىتەلىدىم. راستىنى ئېيتسام، دۇنيا دەرىجىسىدىكى مۇسابىقىگە قاتنىشىپ، مۇكاپاتقا ئېرىشىپ، مەن ئۈچۈن كۈتۈلمىگەن ۋەقىيە بولدى. مەن قازاقىستاندىمۇ تەبىئىي چىرايى بار قىزلارنىڭ بار ئىكەنلىكىنى دەلىللىدىم. مەن شۇنداقلا ئۆزىمىزنىڭ مەدەنىيىتىنى نامايىش قىلالىدىم. ئۇلار مېنىڭدىن نېمە ئۈچۈن مۇشۇ ئۇسسۇلنى تاللاپ ئالدىڭىز دەپ سورىغاندا، مەن بىزنىڭ گۈزەل قازاقىستان، كۆپ مىللەتلىك ئەل، بىزدە يۈز ئوتتۇزدىن ئوشۇق مىللەت ياشايدۇ، بىز بىر ئائىلىدەك دوست خەلق دەپ جاۋاب بەرگەندە ئۇلار ھەيران قالدى. ئومۇمەن بۇ مۇسابىقىگە بىز ئىككى ئۈچ ئاي تەييارلاندۇق. سەھنە كىيىمىمىزنى نامايىش قىلدۇق، پات-پات خەيرخاھلىق بىلەن شۇغۇللاندۇق. يىگىرمە تۆتىنچى دېكابىردا مەن يۇرتۇمغا ئۇچۇپ كەلگەندە مېنى چىرايلىق گۈللەر بىلەن كەڭ قۇچاق يېيىپ قارشى ئالدى. راستىنى ئېيتسام، بەك چارچاپ كەتكەن ئىدىم. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇخبىرلارغىمۇ سۆھبەت بېرىشكە ئىمكان بولمىدى. بارلىقىڭلارغا كۆپ-كۆپ رەھمەت.
مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلى ئالمۇتى ۋىلايىتىنىڭ ئەمگەكچىقازاق ناھىيەسىگە قاراشلىق قاراتۇرۇق يېزىسىدا دۇنياغا كەلگەن دىلناز دىلشات قىزى تىللايېۋانىڭ كېيىنكى ھاياتى تالغىر ناھىيەسىنىڭ گۈلدالا يېزىسىدا ئۆتكەن. ئۇ ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ، ئالمۇتى شەھىرىدىكى تۇران ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەرجىمە فاكۇلتېتىغا ئوقۇشقا كىرگەن. ھازىر ئۇ شۇ ئالىي مەكتەپنىڭ ئۈچىنچى يىللىقىدا ئوقۇماقتا. گۈلدالا يېزىسىنىڭ باش يىگىت بېشى ئازات قۇربانوف ئەپەندى بۇ يۇرتتا يەنە بىر چوڭ خۇشاللىقنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
كېيىنكى ۋاقلاردا مەدەنىيەت، مائارىپ بولسۇن، سەنئەت بولسۇن، ھەرقانداق ساھەدە ئىشلەۋاتقان ۋەتىنىمىز گۈزەل قازاقىستان ياشلىرىنىڭ يۇقىرى دەرىجىدە تونۇلۇپ كېلىۋاتقانلىقى ھەممىمىزگە مەلۇم. شۇنىڭ بىرسى گۈلدالا يېزىسىنىڭكى تۇرغۇنى تىلايېۋا دىلناز ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى قازاقىستان مىس گۈزەللىكىنى يېڭىپ ئالغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى قىزىمىز دىلناز تىلايېۋا ۋيېتنام جۇمھۇرىيىتىغا بېرىپ دۇنيا گۈزەللىكى دېگەن ئاتاققا ئىگە بولۇپ، ھەممىمىزنى خۇشال قىلدى. كېلەچەكتە بۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇنداق بالىلىرىمىزنىڭ، قىزلىرىمىزنىڭ چوڭ چوققىلاردىن كۆرۈنۈشى ئۈچۈن ئاللادىن سورايمىز. مۇشۇنداق قىزلىرىمىز، بالىلىرىمىز قازاقىستان ئېلىنى دۇنياغا تونۇتۇپ ۋە ئۇيغۇرنىڭكى ئۆرپ-ئادەتلىرىنى، مەدەنىيەتلىرىنى دۇنياغا تونۇشى ئۈچۈن كۆپىيىۋەرسۇن. مۇشۇ قىزىمىزنى بېقىپ چوڭ قىلغان ئاتا-ئانىلارغا ئاللادىن مىڭ رەھمەتلىرىمىزنى ئېيتىمىز. ئازات قۇربانوف يەنە دىلناز تىلايېۋا قاتارلىق ئۇيغۇر ياشلىرىنى تەربىيەلەش ئۈچۈن بارلىق ئۇيغۇر خەلقىگە بىرلىك، ئىتتىپاقلىق ۋە ئامەت تىلىدى. ھازىر ئۇيغۇر ياشلىرىدىن قازاقىستاننىڭ ھەر خىل ئالىي ئوقۇش ئورۇنلىرىدا بىلىم ئېلىۋاتقانلار كۆپەيمەكتە. ئۇلارنىڭ بەزىلىرى ئوقۇشتىن سىرت تەنھەرىكەت، ئىشلەپچىقىرىش ۋە باشقىمۇ پائالىيەتلەر بىلەن شۇغۇللانماقتا. شۇلار جۈملىسىدىن دىلناز تىلايېۋامۇ كىيىم مودېلىنى كۆرسىتىش ساھەسىدە ئۆز ماھارىتىنى نامايىش قىلىپ كەلمەكتە. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.

يېقىندا گېرمانىيەدىكى ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسى تۈركىيەنىڭ ھەر قايسى ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىكى پروفېسسورلار بىلەن تور يىغىنى چاقىرىپ خىتايدا مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىپ تۈرمىدە يېتىۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىلىشى ھەققىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بارغان. تۆۋەندە بۇ يىغىن ھەققىدىكى تەپسىلىي خەۋەرنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسى بىرىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى تۈرك پروفېسسورلار ئىشتىراك قىلغان تور يىغىنى چاقىردى. يىغىنغا قاتناشقان تۈركىيەلىك پروفېسسور ۋە سىياسىيونلار ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئەڭ ئالىي كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى بولغان ساخاروف كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى ھازىر خىتايدا ئۆمۈرلۈك قاماقتا يېتىۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىلىشى ھەققىدە مۇلاھىزە ئېلىپ باردى. يىغىنغا ئەنقەرەدىكى تۈركىيە ھاجى بايرام ۋېلى ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى قونرالپ ئەرجىلاسۇن، ئوتتۇرا شەرق تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر كەسپى پروفېسسورى ئىشىق قۇشچۇ بوننېنفانت خانىم ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى تارىخ كەسپى پروفېسسورلىرىدىن مۇئاللا ئۇيدۇ يۈجەل خانىم، قۇتلۇق قاغان سۆمەر، دوكتور ئۆمەر قۇل ۋە ئىزمىردىكى ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندىلەر سۆز قىلدى. تور يىغىنىغا رىياسەتچىلىك قىلغان ئىلھام توختىنى Qollash Gruppusunun məsulü Envercan Efendi açılış sözü sözledi. O mundak dedi. Kampanyamıza bu sene Türkiye'mizden de sizlerin desteğiyle yoğun bir katılım olmakta. Bu kampanyamıza şu ana kadar 23 ülkeden destek verenlerin sayısı 200'ü geçmiştir. ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىش پائالىيىتىمىز تۈركىيەدىكى پروفېسسور ۋە سىياسەتچىلەرنىڭمۇ قوللىشى بىلەن تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە داۋاملىشىۋاتىدۇ. ھازىرغىچە ئىلھام توختىنى نامزاتلىققا كۆرسەتكەنلەرنىڭ سانى يىگىرمە ئۈچ دۆلەتتىن ئىككى يۈز نەپەردىن ئاشتى. مەن شۇنى قايتا تەكىتلىمەكچىمەنكى، تۈرك خەلقىنىڭ خىتايغا بېرىدىغان ئەڭ كۈچلۈك جاۋابى ئىلھام توختىنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىشتۇر. شۇڭا بۈگۈنكى تور يىغىنىمىزدا ئىلھام توختى كىم، ئۇنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا كۆرسىتىشنىڭ ئەھمىيىتى نېمە؟ دېگەندەك سوئاللارغا جاۋاب تېپىشقا تىرىشىمىز. ئارقىدىن ئۈچ يىلدىن بۇيان ئىزچىل ھالدا ئىلھام توختىنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى سۆز قىلدى. ئۇ ئىلھام توختىنىڭ ھايات سەرگۈزەشتىلىرى توغرىسىدا قىسقىچە مەلۇمات بەرگەندىن كېيىن تۈرك پروفېسسورلارنى ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىشكە چاقىرىپ،

شۇڭا مەن بىر قانچە يىلدىن بۇيان ئىزچىل ھالدا نامزاتلىققا كۆرسىتىۋاتىمەن. بۇ يىلمۇ تۈرك پروفېسسورلارنىڭ قوللىشى بىلەن نامزاتلىققا كۆرسەتمەكچىمىز. ئۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ساخاروف مۇكاپاتى ئالدى. ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ تىرىشچانلىقى نەتىجىسىدە ئىلھام توختى ئۆتكەن ئون يىل ئىچىدە دۇنياۋى تىنچلىق، ئادالەت،

پروفېسسور مۇئاللا ئۇيدۇ يۈجەل خانىم ئىلھام توختىنىڭ تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن قولىدىن كەلگەننى قىلىدىغانلىقىنى، تېخىمۇ كۆپ كىشىنىڭ ئىلھام توختىنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئىجتىمائىي تاراتقۇلار، ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ كىشىگە ئىلھام توختىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى چۈشەندۈرۈۋاتقانلىقىنى، ھەتتا كەسىپداشلىرىغا تېلېفون قىلىپ، ئۇلاردىن ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىشىنى talab qilayotganligini o'tirib qo'ydi u mundoq dedi 2014 yılında tutuklandı ve 2014'ten bu tarafa da maalesef Urumç'taki hapishanede dava adamı olmak zordur. Bir bedel ödeyerek yapmanız lazım. İlham Toktu işte böyle bedel ödeyen. İlham Toktu 2014 yılında تۇتقۇن قىلىندى. ئەپسۇس ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان ئۈرۈمچىدىكى تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتىدۇ. دەۋا ئادىمى بولۇش قىيىن. ھەقىقىي دەۋا ئادىمى بولۇش ئۈچۈن بەدەل تۆلەش كېرەك. ئىلھام توختى ئۆز مىللىتى ۋە خەلقى ئۈچۈن زور بەدەل تۆلىدى. مەن بىر تارىخچى بولۇش سۈپىتىم بىلەن تۈركىيەدە ئىلھام توختىنى ياخشى تونۇشتۇرۇۋاتىمەن. ئىجتىمائىي تاراتقۇلار ئارقىلىق پروفېسسورلارنى ئىلھام توختىنى نامزات كۆرسىتىشكە چاقىرىۋاتىمەن. ھەتتا تېلېفون قىلىپ دەۋاتىمەن. بۇ قېتىم تۈركىيەدىن تېخىمۇ كۆپ كىشى ئۇنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىدۇ دەپ ئويلايمەن. تور يىغىنىدا سۆز قىلغان باشقا پروفېسسورلارمۇ ئىلھام توختىنى تۈرمىدىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ پۈتۈن دۇنيادىكى زىيالىيلارنىڭ بۇرچى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ، تۈركىيەدىكى بارلىق ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇتقۇچىلىرى ۋە پارلامېنت ئەزالىرىنى ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىشكە چاقىردى. يىغىن ئاخىرلاشقاندىن كېيىن تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئەنۋەرجان ئەپەندى يىغىننىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكەنلىكىنى، يىغىندىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ تۈرك پروفېسسور ۋە سىياسەتچىلەرنىڭ ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىدىغانلىقىغا ئىشەنچىسىنىڭ كامىل بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. تور مۇھاكىمە يىغىنىمىز ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتتى. بىز ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى بىلەن بىرگە بۇنىڭدىن ئۈچ يىل ئىلگىرى تەييارلىغان قىسقا ۋىدىيو كۆرۈنۈشىدە تۈركىيە خەلقىنىڭ خىتايغا بېرىدىغان ئەڭ ياخشى جاۋابى ئىلھام مۇئەللىمنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزەت كۆرسىتىشتۇر دەپ ئېيتقان ئىدۇق. كېچىكى تور مۇھاكىمە يىغىنىمىزغا كەلگەن ئىنكاسلار ۋە بۇ يىغىنغا قاتناشقان تۈركىيەلىك ئالىملار ۋە كەلگەن ئىنكاسلار تۈركىيەدە بۇ چاقىرىقىمىزغا ئىنكاس ناھايىتى ياخشى بولغانلىقىنى ۋە بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ تۈرك ئالىملىرىنىڭ ئىلھام مۇئەللىمنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزەت كۆرسىتىدىغانلىقىغا ئىشەنچىمىز كامىللىقىنى كۆرسەتتى. بېيجىڭدىكى مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىقتىسادشۇناس ئىلھام توختى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بۆلگۈنچىلىك جىنايىتى بىلەن مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى. ئىلھام توختى قولغا ئېلىنغاندىن بۇيانقى ئون يىل ئىچىدە ساخاروف مۇكاپاتى، مارتىن ئەننالس كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى، ۋېيمار ئەركىنلىك مۇكاپاتى ۋە تۈركىيەدىن ئىسمائىل گاسپىرالى مۇكاپاتى قاتارلىق ئوندىن ئارتۇق خەلقئارالىق مۇكاپاتلارغا